ກ່ຽວກັບການກະທຳການເງິນທາງທະນາຄານຜ່ານທາງອອນລາຍ ຫຼືວ່າອິນເຕີເນັດ ມີຢູ່ວ່າຄົນແກ່ຊະລາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເຖິງ 75 ເປີເຊັນ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ໝັ້ ນຄົງເມື່ອກະທຳກິດຈະການການເງິນທະນາຄານຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ ຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ຄົນແກ່ຊະລາຕ່າງໆທັງຫຼາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີບໍ່ອອກບ້ານອອກຊ່ອງ ແລະ ກະທຳກິດຈະການການເງິ ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍທາງອອນລາຍ ການກະທຳນີ້ກັບກາຍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່າເມື່ອໃດໆ ບັດນີ້ມີການບອກສອນຜ່ານທາງອອນລາຍ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ການກະທຳການເງິນໂດຍທາງອອນລາຍ ເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍດາຍສຳລັບຄົນແກ່ຊະລາ ໂດຍການກະທຳບາງສິ່ງບາງຢ່າງຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໃນເມື່ອເຖົ້າແກ່ແລ້ວ ແມ່ນວ່າຍານາງ Sheena Edwards ລົງໄມ້ລົງມືເຮັດ ຫຼືວ່າຕັ້ງ Digital Literacy Group ຂຶ້ນ ສຳລັບຄົນແກ່ຊະລາໃນລັດ Western Australia ປະເທດ Australia ໃນຄາວເມື່ອ 8 ປີກ່ອນນີ້ ເມື່ອຍານາງໄດ້ iPad ໜ່ວຍໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຈະໃຊ້ສອຍມັນແບບໃດກັນ ຍານາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ລູກເຕົ້າຂອງຍານາງຢູ່ຕ່າງລັດ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຍານາງບໍ່ມີໃຜບອກສອນຍາ ນາງກ່ຽວກັບການໃຊ້ iPad ນັ້ນ ເພື່ອນຂອງຍານາງ ແລະ ຍານາງເປັນຄົນຕາບອດຈູງຄົນຕາບອດ ແລ້ວຍານາງບອກໂຕເອງວ່າຕົນຈະເລີ່ມເຮັດຄະນະໜຶ່ງຂຶ້ນບໍ ເພື່ອນຂອງຍານາງ ແລະ ຍານາງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງ ກັບກາຍເປັນອາຈານຂຶ້ນ ຍານາງຄິດວ່ານັ້ນແມ່ນທີ່ດ້ວຍເຫດໃດມັນໄດ້ຜົນ ມັນໄດ້ຜົນຍ້ອນວ່າພວກຍານາງຮູ້ວ່າມັນເປັນແນວໃດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງ ດ້ວຍເຫດນີ້ແນວຄິດແມ່ນຊົດຊ່ວຍຄົນເຂົ້າອອນລາຍໂດຍໃຊ້ iPad ຄະນະທີ່ຍານາງເອັດເວີດຕັ້ງຂຶ້ນນັ້ນ ມີສະມາຊິກຫຼາຍຂຶ້ນໃນສອງສາມເດືອນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຍ້ອນວ່າຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຈຳຕ້ອງໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນໄລຍະລັອກດາວກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 Lynn Locke ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະດັ່ງກ່າ ວໃນຄາວ 6 ເດືອນກ່ອນນີ້ ຍານາງ Lynn ເວົ້າວ່າໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ມັນປ່ຽນແປງມາກມາຍ ຍ້ອນວ່າຄົນແກ່ຊະລາຕ້ອງການວິທີການຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອນ ແລະ ຍາຕິພີ່ນ້ອງ ບາງຄົນບໍ່ຮູ້ເ ຮັດແນວໃດເລີຍ iPhone ແລະ iPad ເລີຍກັບກາຍເປັນຊີວິດຊີວາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບການຊື້ເຄື່ອງຊື້ຂອງ ຂອງຢູ່ຂອງກິນ ເຮັດກິດຈະການທະນາຄານທາງອອນລາຍ ຈ່າຍຄ່າໃບບິນ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັນໂດຍເຫັນກັນ ບາງຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກ Zoom ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆກັບທ່ານໝໍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມັນເປັນການປ່ຽນແປງມາກມາຍ ແລະ ມັນບອກໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບວ່າມີຄວາມຕ້ອງການ ບອກສອນຄົນແກ່ຊະລາມາກມາຍໃນການຈະມີຄວາມຊຳ ນິຊຳນານໃນດ້ານດິຈິຕອລ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດໃຊ້ iPad ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຖ້າຫາກວ່າ ໂຄວິດ-19 ບຸກລຸກອີກໃໝ່ ຄົນແກ່ຊະລາບາງຜູ້ບາງຄົນເປັນຈຳພວກສອງສ່ວນສາມຂອງຄົນແກ່ໃນປະເທດ Australia ທີ່ເຮັດກິດຈະການທະນາຄານໂດຍທາງອອນລາຍແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມລັງເລໃຈຢູ່ ທ່ານ Edward Elk ໃຊ້ iPad ຂອງທ່ານເປັນປະຈຳ ແລະ ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການຕົວະຫຼອກຕົວະຕົ້ມໃນດ້ານການເງິນ ທ່ານເຫັນວ່ າຄວາມປອດໄພເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງທຸກເວລາ ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າມີຄົນພະຍາຍາມຕົວະຫຼອກຕົວະຕົ້ມທ່ານ ເຮົາຕ້ອງລະວັງແທ້ໆ ຜູ້ຕົວະຫຼອກຕົວະຕົ້ມພະຍາຍາມຕົວະຫຼອກຕົວະຕົ້ມຢູ່ໃນທຸກເວລາ ເພື່ອຊ່ວຍຄົນແກ່ຊະລາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກັບການເຮັດກິດຈະການການເງິນໂດຍທາງອອນລາຍ Safety Commissioner ເປີດຫຼັກສູດການຮຽນອັນໜຶ່ງຂຶ້ນແລ້ວ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ທີ່ບອກ ສອນນານາການຮຽນ ດັ່ງວິທີການເຮັດພາສເວີດ ແລະ ການລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການຕົວະຕົ້ມຕົວະຫຼອກກັນໂດຍທາງອິນເຕີເນັດອອນລາຍ ແລະ ມັນເປັນການດີ ແລະ ງ່າຍດາຍທີ່ຈະຟັງພາກລາຍການພາ ສາລາວຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ໂດຍທາງອິນເຕີເນັດ ຄືອອນລາຍ ໂດຍໃຊ້ແອັບຂອງ SBS Radio ທີ່ຫາດາວໂຫຼດເອົາໄດ້ໂດຍງ່າຍດາຍ ແລະ ຟຣີໆ ຈາກ App Store ຫຼື Google Play ເຊັ່ນວ່າ ຄົ້ນຫາ Search SBS Radio App ກໍສຳເລັດໂລດ ກ ະລຸນາເຂົ້າດາວໂຫຼດເອົາແອັບຂອງ SBS Radio ແລ້ວທ່ານຈະມີໂອກາດຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເມື່ອ ແລະ ທຸກເວລາ ໃນທຸກຫົນແຫ່ງ ຕະຫຼອດໄປ